ສຽງຂອງປະຊາທິປະໄຕໄດ້ກັບຄືນມາອອກອາກາດອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ປິດລົງໂດຍລັດຖະບານກຳປູເຈຍ ລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງປີ 2018 ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ອອກອາກາດທາງຄື້ນວິທະຍຸ ສະຖານີວິທະຍຸອິດ ສະຫຼະດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກຜູ້ບໍລິຈາກສາກົນ ເພື່ອສະໜອງລາຍງານທີ່ມີຄວາມກ້ຳເກິ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງການເມືອງ ແລະ ນະໂຍບາຍນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດຜ່ານທາງ Facebook ແລະ YouTube ເທົ່ານັ້ນ ເລາໄ ດ້ເກີດອຳ We just report like we did before. ທ່ານ ດິດ ໂຊກທີ ບັນນາທິການຂ່າວຂອງສຽງປະຊາທິປະໄຕກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຫາກໍເລີ່ມລາຍງານຄືດັ່ງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດມາກ່ອນ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າບໍ່ໄດ້ວ່າມັນດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ແຕ່ວ່າໃຫ້ພວກ ຟັງຕັດສິນໃຈເອົາເອງວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໄປຮອດໃສແລ້ວ ສຽງອາເມລິກາກໍກຳລັງເຈລະຈາກັບບັນດາສະຖານີວິທະຍຸທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອກັບຄືນໄປອອກອາກາດອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອ າກາດຫວ່າງໝໍ່ໆມານີ້ ໜັງສືພິມພາສາອັງກິດກຳປູເຈຍລາຍວັນ ກໍເປັນອີກອົງການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການປາບປາມທັບມ້າງສື່ມວນຊົນ ດັ່ງດຽວກັນກັບໜັງສືພິມອິດສະຫຼະ ພະນົມເປັນໂພສ ກໍໄດ້ຖືກ ເຂົ້າຄວບຄຸມໂດຍບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີປິດການປະຕິບັດງານລົງ ຫຼັງຈາກລັດຖະບານໄດ້ກ່າວຫາອົງການອອກອາກາດດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ຈ່າຍເງິນພາສີຫຼ າຍລ້ານໂດລາ ນັກຂ່າວເອເຊຍເສລີ 2 ຄົນ ທີ່ຖືກຕິດຄຸກເປັນເວລາ 10 ເດືອນ ໃນຂໍ້ຫາຈາລະກຳນັ້ນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕແລ້ວ ຢ່າງໜ້ອຍກໍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານ ຢຽງ ໂຊທິຣິນ ອະດີດນັກຂ່າວເອເຊຍເສລີກ່າວວ່າ ຍັງຢູ່ ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ຄະດີຂອງພວກເຮົາຍັງລໍຖ້າຢູ່ໃນສານ ແລະ ທ່ານຮູ້ບໍ່ ຫຼັງຈາກການດຳເນີນຄະດີ ການດຳເນີນຄະດີທີ່ຍືດຍາວ ສານກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະສືບສວນເພີ່ມອີກ ແທ້ແລ້ວ ເວລາສານບໍ່ສາມ າດພົບເຫັນສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າສົມຄວນຍົກເລີກຄະດີຂອງພວກເຮົາ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ຮ້ອງການກ່າວຫາຕໍ່ເຂົາເຈົ້າວ່າບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໂຄສະນາ ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອປິດປາກປິດສຽງການລາຍງານທີ່ຕ້ອງຕິທັງໝົດຢູ່ໃນປະເທດ ບໍ່ເທົ່ານັ້ນ ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານຍັງກ່າວຫາວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ແລະ ສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດວ່າເປັນນັກສືບ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຢູ່ໃນກຳປູເຈຍ ຈຶງເກສົງຄາມນະປັບປວງ They, the US government media, has outspokenly criticized. ທ່ານ ຊອຍ ໂສພຽບ ຈາກສະມາຄົມນັກຂ່າວກຳປູເຈຍ ແລະ ຈີນ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ລາຍງານຂ່າວປອມ ອີງຕາມການສຶກສາຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ນະໂຍບາຍຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສລີຄັດຄ້ານຕໍ່ລັດຖະບານກຳປູເຈຍ ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຜ່ອນຜັນກ່ຽວກັບການຈຳກັດຮັດແຄບຂ່າວສານ ແຕ່ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຖືກປະນາມວ່າເປັນນັກສືບຕ່າ ງປະເທດ ການປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກ ຫຼືການເກັບພາສີແບບບໍ່ເປັນທຳ ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາກັບສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນກຳປູເຈຍເວລານີ້ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA